ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ Cyberattack ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດໃຫ້ມັນຕົງທ່ຽງ ແລະ ຖືກຕ້ອງແທ້ໆ ມັນແມ່ນການທຳຮ້າຍກັນໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫຼື ລັກລອຍເຂົ້າລະບົບຄອມພິວເຕີ ຂອງກັນແລະກັນ ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ດັ່ງຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນ ຄວາມລັບ ແລະ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງອື່ນໆ ທັງໝົດນີ້ ໂດຍເວົ້າທົ່ວໄປແລ້ວວ່າແມ່ນຖືກແຮັກ ທາງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຊີ້ ບອກວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນຜູ້ແຮັກເຂົ້າລະບົບຄອມພິວເຕີຫຼາຍແຫ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ນີ້ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບຈຸດຖືກເຈ າະ ໂດຍຜູ້ທີ່ກະທຳການບຸກລຸກແຮັກນັ້ນ ເຊິ່ງການກະທຳນັ້ນມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຫຼາຍ ແລະ ເປັນຖັນແຖວ ນີ້ພາໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີທະວີຂຶ້ນ ພາ ຍຫຼັງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ຢາກໃຫ້ມີການໄຕ່ຕາມເບິ່ງທີ່ໄປທີ່ມາຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳເນີດເກີດລາມມາຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຕໍ່ຕ້ານອົດສະຕຣາລີ ຍ້ອນທີ່ອົດສະຕຣາລີຕ້ອງການໃຫ້ມີການໄຕ່ຕາມສືບເບິ່ງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ປີ 2000 ລັດຖະບານ John Howard ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ White Paper ອອກມາ ທີ່ມີຊື່ວ່ າ Defense 2000 Our Future Defense Force ນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນອັນແລກໆ ທີ່ທາງການອົດສະຕຣາລີຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມປອດໄພໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ຄື Cyber Security ວ່າເປັນການທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣ າລີ ຊາວປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຮວມດ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ

ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັງກິດ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງປະເທດອິດສະຣາເອນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງການຫຍັງຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພວກເຂົາເຈົ້າມີພຽງແຕ່ຂໍ ເອົາ ອັງກິດກໍກະທຳດັ່ງດຽວກັນນັ້ນດ້ວຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີປະຫວັດໃນການເຈາະແຮັກເຂົ້າໄປຂີ້ຂະໂມຍສິ່ງຕ່າງໆຂອງຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນຄວາມລັບໃນດ້ານການຄ້າ ການທູດ ແລະ ກິດຈະກ ານໃນດ້ານທະຫານ ນີ້ມີມາ 20 ປີແລ້ວ ວ່າແນ່ນອນ ມັນແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ແຮັກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ ເຖິງປັ ດຈຸບັນນີ້ ການກວດເບິ່ງຕ່າງໆ ມີການເຫັນວ່າບໍ່ມີການຂີ້ຂະໂມຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາກມາຍ

ສູນກາງ Australian Cyber Security Centre ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ນຳໜ້າຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນດ້ານໄຊເບີແຫ່ງຊາດ ຄືການບຸກລຸກລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ສູນກາງດັ່ງກ່າວເວົ້າ ວ່າ ອິນເຕີເນັດກັບກາຍເປັນບ່ອນທີ່ທຸກໆຄົນກະທຳທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດ ແຕ່ທ່ານ Senator Rex Patrick

ເປັນການກະທຳໂດຍການຕັ້ງໃຈເຈາະເຂົ້າຫາລະບົບຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການບຸກລຸກນັ້ນ ຫາເອົາຜົນປະໂຫຍດບາງຊະນິດ Linda Reynolds ລັດຖະມົນຕີວ່າການປ້ ອງກັນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ Cyber security is a shared responsibility of us all.

ເພາະມັນບໍ່ເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກເຈາະເລິກ ແຮັກ ໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ໃນປີ 2018 ມີການແຮັກ Facebook ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ເສຍຫາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍເຖິງ 60,000 ຄົນ ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຈາະເຂົ້າໄປ Facebook ນັ້ນ ຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ວັນເດືອນປີເກີດ ປະຫວັດການເຮັດວຽກເຮັດການ ການສຶກສາ ອີເມວ ນຳເບີໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆຫຼາຍສິ່ງຫຼ າຍຢ່າງ ໃນເດືອນ 11 ສາກົນຂອງຂ່າວປີ 2019 ໜັງສືລາຍງານປະຈຳປີທີ່ຖືກຄິດຂຽນຂຶ້ນມາໂດຍ Australian Digital Health Agency ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບວ່າ ມີການເຈາະ ແຮັກ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ 37 ຄັ້ງ ທີ່ມີດ້ວຍຂໍ້ມູນໃນລະບົບ My Health Record ຂອງລັດຖ ະບານອົດສະເຕຣເລຍ

ການບຸກລຸກໃນດ້ານໄຊເບີເປັນຄວາມຈິງແທ້ໃນອົດສະເຕຣເລຍ ການບຸກລຸກ ຄືອົດສະເຕຣເລຍຖືກແຮັກໃນຄັ້ງລ່າສຸດນັ້ນ ເປັນການບອກໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຄືນໃໝ່ອີກວ່າ ໃຫ້ລະມັດລ ະວັງແຮັກຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ຄົນມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ຄື Cyber Expert ເວົ້າວ່າ ວິກິດ ອັນໃດອັນໜຶ່ງ ໃຫ້ໂອກາດມາກມາຍສຳລັບພວກແຮັກເກີ ຈະກະທຳການກະທຳໂດຍວິທີການໃໝ່ ທະນາຄານ Westpac ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບອກເຕືອນໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງລະມັດລະວັງກ່ ຽວກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Zoom bomb ທີ່ບໍ່ຖືກເຊື້ອເຊີນ ແຕ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຄື Video Conference Meeting ຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການແຮັກກັນ ແມ່ນການວາງກັບ ຫຼືວ່າແຮ້ວໃນດ້ານອິນເຕີເນັດໄວ້ ໃນໄລຍະວິ ກິດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ດັກໃຫ້ຄົນຄລິກໃສ່ແຜນທີ່ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດຫຼາຍ ທີ່ບ່ອນທີ່ຖືກຄລິກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອງທາງການ ນີ້ຄືກັບ ຫຼືວ່າແຮ້ວແບບນີ້ມີ Malware ຄືໂປຣແກຣມທີ່ຫາເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ແ ລະການປອມແປງຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານກໍມີຂຶ້ນດ້ວຍ ແລະກໍມີຜູ້ຕົວະຕົ້ມຫຼວງຫຼອກ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ເພື່ອຈະໄດ້ເງິນບຳນານ Superannuation ກ່ອນເວລາ

ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວໂຄວິດ-19 ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍດັນໃຫ້ສືບສວນມອງເບິ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແນ່ນອນແທ້ແມ່ນວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຊີ້ແຈງວ່າ ຕົນບໍ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ກ່ຽວກັບການເຈາະອິນເຕີເນັດ ຄືແຮັກຕ່າງໆນັ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າການອ້າງເວົ້າອ້າງວ່າຕ່າງໆ ບໍ່ມີພື້ນຖານຫຍັງເລີຍ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ASPI ຄື Australian Strategic Policy Institute ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ ລັດຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະທຸລະກິດຂັ້ນເລັກຂັ້ນນ້ອຍ ຈົ່ງພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມແຂງແຮງດີຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນ Cyberattack ຄືການແຮັກຕ່າງໆ Peter Jennings ຜູ້ອຳນວຍ ການຂອງ ASPI ບອກເຕືອນວ່າ ການແຮັກຕ່າງໆ ຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຖືກກະທຳໃສ່ບໍລິສັດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆ ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ຕໍ່ແຕ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ສາທາລະນະລັ ດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນກ່າວຫາວ່າ ASPI ປັ້ນເລື່ອງປັ້ນລາວຂຶ້ນມາ ທ່ານ Jennings ເວົ້າວ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຈາະ ແຮັກຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ພາໃຫ້ກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີຄວາມອັບອາຍຂ າຍຂີ້ໜ້າຫຼາຍແທ້ ແລ້ວປະໂລອອກມາໂຈມຕີອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ບໍ່ເປັນຫຍັງ ອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທົນທານກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ລັກບໍ່ດີ ອົດສະຕຣາເລຍມີເສລີພາບໃນດ້ານວາຈາທີ່ສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນບໍ່ມີ ທ່ານຄິດວ່າທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີຄວາມບໍ່ປົກກະຕິ ແລະບໍ່ມີຄວາມອົບອຸ່ນ ວ່າຊັ້ນ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook